ລາຍການເລື່ອງລາວເບົາສະໝອງ
ລາຍການນີ້ຈະພາທ່ານຜ່ອນຄາຍອາລົມ ຜ່ອນຄາຍຄວາມເຄັ່ງຕຶງດ້ວຍຮອຍຍິ້ມ ແລະ ສຽງຫົວຈາກເລື່ອງລາວຕ່າງໆ ບໍ່ວ່າຊິເປັນນິທານພື້ນເມືອງ ນິທານຄະຕິ ເລື່ອງຕະຫຼົກ ແລະ ເລື່ອງແປກໆທົ່ວໂລກ ຕໍ່ໄປ ນີ້ເຊີນທ່ານພົບກັບສອງໜຸ່ມອາລົມດີ CRI ໃນລາຍການເລື່ອງເລົ່າເບົາສະໝອງ
ເຫັນວ່າດຳຂີ້ຫຼີ້ຢ່າຟ້າວຂີ່ເຮືອກາຍ ເຫັນວ່າດຳຄາຍລາຍຢ່າຟ້າວພາຍເຮືອເວັ້ນ ບັດວ່າເຮືອຄາແກ້ງດຳຄາຍລາຍຊິໄດ້ຊ່ວຍ ຄັນບໍ່ໄດ້ຊ່ວຍຍູ້ ຍັງຊິໄດ້ຊ່ວຍພາຍ ພີ່ນ້ອງເອີຍ ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ສ ະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ຮັກແພງທຸກໆທ່ານ ພົບກັບສອງໜຸ່ມອາລົມດີອີກເຊັ່ນເຄີຍໃນລາຍການເລື່ອງລາວເບົາສະໝອງ ທາງວິທະຍຸສາກົນແຫ່ງປະເທດຈີນ CRI FM 93 MHz ແມ່ນແລ້ວ ສອງໜຸ່ມອາລົມດີ ວິໄລພອນ ແລະ ສົມ ແພງ ນຳເອົາສຽງເພງມ່ວນໆ ແລ້ວກໍເລື່ອງລາວມ່ວນໆມາຜ່ອນຄາຍອາລົມໃຫ້ທຸກທ່ານ ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເຮັດວຽກເຮັດການ ພັກຜ່ອນຢ່ອນອາລົມ ຫຼືວ່າກຳລັງເດີນທາງຢູ່ກໍແລ້ວແຕ່ ເດີນທາງກໍໃຫ້ຄ່ອຍໄປຄ່ອ ຍມາ ຢ່າຟ້າວຢ່າຟັ່ງ ນັບຖືກົດລະບຽບຈະລາຈອນ ເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງທ່ານ ແລະ ຜູ້ໃຊ້ລົດໃຊ້ຖະໜົນທຸກໆຄົນ ແມ່ນ ຢ່າຟ້າວຢ່າຟັ່ງ ຄ່ອຍໄປຄ່ອຍມາ ເວົ້າເລື່ອງອຸບັດຕິເຫດເດ້ ເກີດຂຶ້ນທຸກຍາມ ຖ້າຫາກປ ະໝາດຂາດສະຕິ ແລ້ວກໍປາກົດວ່າຍັງມີເກີດຂຶ້ນຢູ່ເລື້ອຍໆ ສະນັ້ນທຸກຄົນກໍຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ອີ່ຫຼີ ຢ່າຖືເບົາ ຖືໜັກໆໄວ້ຈົນປວດແຂນໂລດແມ່ນບໍ ບໍ່ແມ່ນແນວນັ້ນ ໂອ້ຍ ຖືແບບໃດຊັ້ນນະ ໝາຍຄວາມວ່າຕ້ອງມີສະຕິ ນ່າ ຢ່າປະໝາດ ຄັນພາດພັ້ງມາແລ້ວຈະຫຼັ່ງເລືອດ ແລະ ຢາດນ້ຳຕາ ເສຍເວລາ ເສຍໃຈນຳອີກ ອືມ ເຂົ້າໃຈແລ້ວ ມື້ນີ້ສອງໜຸ່ມອາລົມດີ ກໍມີເລື່ອງມ່ວນໆຫຼາຍເລື່ອງ ມາເລົ່າສູ່ທ່ານຟັງ ຟັງແລ້ວກໍຢ່າລືມ ມີຄວາມ ຄິດຄວາມເຫັນແນວໃດ ກໍຕຳໜິຕິຊົມພວກເຮົາໄດ້ ແມ່ນລະ ຕຳໜິຕິຊົມພວກເຮົາມາດ້ວຍຫຼາຍວິທີ ສົ່ງຂໍ້ຄວາມສັ້ນໄປທີ່ໝາຍເລກ 2930 ສຳລັບຫຼັກ 2 5930 ສຳລັບຫຼັກ 5 7930 ສຳລັບຫຼັກ 7 ແລະ 9930 ສຳລັບຫຼັກ 9 ຫຼືວ່າທາງອີເມວກໍ ໄດ້ຄືກັນ ອີເມວພວກເຮົາກໍຈື່ງ່າຍໆເນາະ laos@cri.cn
ອືມ ໂທລະສັບກໍດີຄືກັນ 0086 106 889 2192 ຫຼືວ່າສົ່ງຂໍ້ຄວາມ ຫຼືໂທເຂົ້າເບີສ່ວນຕົວສົມແພງກໍໄດ້ 0086 186 1810 5868 ເຈົ້າ ແມ່ນແຫຼະ ຫຼືວ່າຈະໂທມາ ຫຼືວ່າສົ່ງຂໍ້ຄວາມມາເບີວິໄລພອນກໍໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ

ສົມແພງ ຫາ ອ້າຍຊິພາໄປກິນອາຫານແຊບໆ ໄປບໍ ບໍ່ ໄປຫຼິ້ນເທັກໄປບໍ ບໍ່ ຄັນຊັ້ນໄປທ່ຽວຕ່າງປະເທດໄປບໍ ອ້າຍຊິຊື້ປີ້ຍົນໃຫ້ ບໍ່ ໄປໃສກໍບໍ່ໄປ ນ້ອງຢາກເຮັດຫຍັງຊັ້ນນະ ຟັງ FM 93 MHz

ທ່ານພວມຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການເລື່ອງລາວເບົາສະໝອງ ທາງ CRI FM 93 MHz ສຽງເພງມ່ວນໆຜ່ານໄປ ຫວັງວ່າຈະເປັນທີ່ສຸກອາລົມໃຫ້ທ່ານບໍ່ຫຼາຍກໍໜ້ອຍ ແມ່ນລະ ຄິດວ່າຄົງໃຫ້ທ່ານໄດ້ມ່ວນຊື່ນ ເປັນທີ່ສຸກອາລົ ມ ລະກະເຮັດໃຫ້ອາລົມຂອງທ່ານດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ເຈົ້າ ແຕ່ວ່າຄັນຍັງບໍ່ດີຂຶ້ນ ກະມາຟັງເລື່ອງລາວເບົາສະໝອງເລື່ອງທຳອິດທຳອໍເລີຍ ເອີ ແມ່ນແລ້ວ ເລື່ອງທຳອິດທຳອໍມື້ນີ້ ແມ່ນນິທານເກົ່າແກ່ຂອງຈີນ ທີ່ມີຊື່ ເລື່ອງວ່າ

ແຕ່ກີ້ແຕ່ກ່ອນ ຫຼາຍຮ້ອຍປີມາແລ້ວ ມີຫຼານຊາຍໂທນຂອງປູ່ອ້າຍຈື່ ທີ່ຂີ້ດື້ທີ່ສຸດ ສອນຍາກທີ່ສຸດ ອືມ ເວົ້າບໍ່ຟັງຄວາມວ່າຊັ້ນຊະເນາະ ອືມ ແມ່ນແລ້ວ ສອນແນວໃດກໍບໍ່ຟັງ ເອົາແຕ່ໃຈຕົນເອງ ເພາະວ່າພໍ່ແມ່ຂອງຫຼ ານຊາຍເອົາໃຈມັນຫຼາຍໂພດ ແມ່ນຫັ້ນແລ້ວ ລູກໃຜໃຜກໍຮັກເດ ອື ແມ່ນ ອື່ນຊິວ່າແນວໃດ ວ່າຂີ້ດື້ປານໃດກໍແລ້ວແຕ່ ໜ້າດ້ານໜ້າມຶນປານໃດ ແຕ່ວ່າພໍ່ແມ່ກະຍັງວ່າໜ້າຮັກຢູ່ຄືເກົ່າເດ ແມ່ນແທ້ ປູ່ອ້າຍຈື່ລົງໂທດຫຼ ານສາລະພັດແນວ ບໍ່ຈັກແສ້ຂ້ຽນ ບໍ່ຈັກວ່າໃຫ້ຢືນຂາດຽວ ຕາກແດດຕາກຝົນ ແຕ່ຫຼານຊາຍໂທນກໍຍັງຄືເກົ່າ ບໍ່ປ່ຽນແປງ ຍ້ອນວ່າພໍ່ແມ່ເອົາໃຈເນາະ ອື ປູ່ລົງໂທດສັ່ງສອນ ພໍ່ແມ່ຊ້ຳພັດອອຍໃຈ ກໍຄືວ່າຫັ້ນລະ ລູກ ຊາຍໂທນຜູ້ດຽວ ອືມ ແມ່ນແລ້ວ ສະນັ້ນ ກໍມີມື້ໜຶ່ງ ລະດູໜາວ ຫິມະຕົກຢ່າງແຮງ ປູ່ອ້າຍຈື່ລົງໂທດຫຼານຊາຍ ດ້ວຍການສັ່ງໃຫ້ຫຼານແກ້ເສື້ອຢືນຕາກຫິມະຢູ່ກາງເດີ່ນ ຫຼານຊາຍຢືນສັ່ນທົດໆດ້ວຍຄວາມໜາວເຢັນ ແ ມ່ນແລ້ວ ຫິມະຕົກປານນັ້ນ ຂະໜາດວ່ານຸ່ງເສື້ອກັນໜາວ ກໍຍັງໜາວຊິຕາຍ ແມ່ນແລ້ວ ປູ່ອ້າຍຈື່ນີ້ກໍໂຫດເກີນໄປເນາະ ອື ກໍຄືວ່າຫັ້ນແລະ ຫຼານຂີ້ດື້ເດ ແມ່ນ ເມື່ອເປັນເຊັ່ນນັ້ນ ຜູ້ເປັນພໍ່ກໍຟ້າວແລ່ນມາປົກປ້ອງລູກຊ າຍຂອງຕົນ ດ້ວຍການແກ້ເສື້ອຢືນຕາກຫິມະຮ່ວມກັບລູກ ອືມ ປູ່ອ້າຍຈື່ເຫັນເຊັ່ນນັ້ນຈຶ່ງເວົ້າຂຶ້ນວ່າ ເອີ ນີ້ ເຈົ້າເຮັດຫຍັງແບບນັ້ນ ຫື ໃນເມື່ອເຈົ້າບໍ່ໄດ້ມີຄວາມຜິດຫຍັງ ລູກຊາຍກໍຈຶ່ງຕອບວ່າ ຍ້ອນວ່າພໍ່ບໍ່ນຶກເຖິ ງຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຜູ້ເປັນພໍ່ ຮູ້ບໍ່ວ່າພໍ່ໃຫ້ລູກຊາຍເຮົາແກ້ເສື້ອຕາກຫິມະແນວນີ້ ເຮົາຜູ້ເປັນພໍ່ຮູ້ສຶກແນວໃດ ອ້າວ ແລ້ວມັນກ່ຽວຫຍັງກັນ ຫື ເປັນຫຍັງເຈົ້າຈຶ່ງແກ້ເສື້ອຕາກຫິມະນຳກັນກັບລູກຂອງເຈົ້າ ກໍເພາະ ວ່າເຮົາຢາກໃຫ້ອີ່ພໍ່ຮູ້ວ່າ ເວລາລູກຂອງພໍ່ແກ້ເສື້ອຕາກຫິມະຄືລູກເຮົາແລ້ວ

ສະແດງວ່າແກ້ມັດກັນເນາະ ປູ່ໃຫ້ຫຼານແກ້ເສື້ອຕາກຫິມະໜາວເຢັນ ລູກຊາຍປູ່ກໍເລີຍແກ້ຕາກຫິມະຄືກັນ ອືມ ແມ່ນແລ້ວ ສຸດທ້າຍປູ່ອີ່ຕົນລູກຊາຍຕົນເອງ ກໍເລີຍບໍ່ລົງໂທດຫຼານ ຍົກເລີກເລີຍ ອືມ ວິໄລພອນວ່າໜ້ າຈະລົງໂທດທັງລູກ ລະກະທັງຫຼານພ້ອມກັນເລີຍ ແມ່ນ ເອີ ລົງໂທດຫຼານໃນຖານະທີ່ເວົ້າບໍ່ຟັງຄວາມ ເອີ ລະກະລົງໂທດລູກໃນຖານະທີ່ອົບຮົມສັ່ງສອນລູກບໍ່ໄດ້ ເອີ ແມ່ນ ເອົາ ມາຟັງເລື່ອງຕໍ່ໄປເລີຍດີກວ່າ ເ ລື່ອງນີ້ມີຊື່ວ່າແນວໃດ ວິໄລພອນ ເລື່ອງນີ້ກໍຄ້າຍໆຄືເລື່ອງທີ່ຜ່ານມານັ້ນແຫຼະ ເລື່ອງນີ້ກ່ຽວກັບລູກກັບແມ່ ໃຫ້ຊື່ເລື່ອງວ່າ

ຟັງໃຫ້ເປັນສິນ ບໍ່ຕ້ອງຄິດຫຍັງຫຼາຍ ສິປ້ອຍສິດ່າລູກເຕົ້າ ກໍຕ້ອງໄດ້ລະວັງສົບລະວັງປາກແດ່ໃດ໋ ແມ່ນບໍ່ ແມ່ນລະ ແມ່ນລະ ຕ້ອງໄດ້ລະວັງສົບລະວັງປາກ ຄົນເຮົາບໍ່ແມ່ນວ່າຢາກເວົ້າຫຍັງກໍເວົ້າໄດ້ ແມ່ນລະ ເ ອີ ແນວໄປດ່າລູກວ່າລູກໝາເນາະ ມັນກໍວ່າແມ່ກໍເປັນແມ່ໝາຊະຕົວະ ສະຫຼາດເດ້ລູກ ແມ່ນ ເອີ ແນວວ່າເປັນແມ່ມັນເດ້ ເອົາ ຜິດພາດຂໍອະໄພ ຜິດໃຈຂໍໂທດ ຟັງເພື່ອເປັນສິນເພື່ອຄວາມມ່ວນຊື່ນ ກໍບໍ່ຕ້ອງຄິດຫຍັ ງຫຼາຍເນາະ

ໂອ້ຍ ເມື່ອຍ ຄິດຫຍັງບໍ່ອອກ ເຈັບສະໝອງ ໂອ້ຍ ຂ້ອຍກໍເມື່ອຍຄືກັນ ຈັກຊິຄິດນຳຫຍັງໂດນຫຍັງ ສະໝອງຊິແຕກແລ້ວ ບໍ່ຕ້ອງຄິດຫຍັງຫຼາຍ ປັບຄື້ນມາທີ່ CRI FM 93 MHz ຜ່ອນຄາຍຄວາມເຄັ່ງຕຶງໃນສະໝອງຂອງທ່ານ ກັບລ າຍການ ເລື່ອງເລົ່າເບົາສະໝອງ ລາຍການນີ້ຈະນຳເອົາເລື່ອງຕ່າງໆມາເລົ່າສູ່ທ່ານຟັງ ບໍ່ວ່າສິເປັນນິທານພື້ນເມືອງຈີນ ລາວ ເລື່ອງຕະຫຼົກ ເລື່ອງແປກໆ ຟັງແລ້ວອົມຍິ້ມ ສະໝອງປອດໂປ່ງແນ່ນອນ

ທ່ານພວມຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການເລື່ອງເລົ່າເບົາສະໝອງ ທາງ CRI FM 93 MHz
ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການເລື່ອງເລົ່າເບົາສະໝອງ ທາງ CRI FM 93 MHz ກັບສອງໜຸ່ມອາລົມດີ ດຳເນີນລາຍການສູ່ທ່ານຟັງ ແມ່ນແລ້ວ ຢາກໃຫ້ທຸກໆທ່ານມີອາລົມຈິດທີ່ດີ ມີຮອຍຍິ້ມມີສຽງຫົວ ພວກເຮົາກໍພະຍາຍາມ ຊອກຫາເລື່ອງມ່ວນໆມາເລົ່າສູ່ທ່ານຟັງ ບາງເທື່ອການເວົ້າການວ່າບໍ່ຄັກບໍ່ແນ່ ບໍ່ລ່ຽນບໍ່ໄຫຼ ກໍຢ່າຟ້າວລຳຄານ ແມ່ນແລ້ວ ຄັນເວົ້າເລື່ອງລຳຄານນີ້ ວິໄລພອນຄິດພໍ້ເລື່ອງໜຶ່ງ ສົມແພງ ແມ່ນຫວາ ເລື່ອງຫຍັງ ເ ລື່ອງກ່ຽວກັບລຳຄານນີ້ແຫຼະ ໂອ້ ຄັນຊັ້ນກໍເລົ່າມາເລີຍ ເລື່ອງເປັນແນວໃດ ເລື່ອງກໍມີຢູ່ວ່າ ມີສອງສ່ຽວ ສ່ຽວຕຸ້ຍກັບສ່ຽວຈ່ອຍ ນາມສົມມຸດ ສ່ຽວຕຸ້ຍນີ້ເປັນຄົນບໍ່ມັກປາກ ຖາມຄວາມໃດກໍໄດ້ຄວາມນັ້ນ ສ່ວນວ່າ ສ່ຽວຈ່ອຍນີ້ ໂອ້ຍ ຝອຍເກັ່ງໂພດ ຖືກແລ້ວເດ້ ສອງສ່ຽວມັນຕ້ອງມີຜູ້ໜຶ່ງເວົ້າເກັ່ງ ຜູ້ໜຶ່ງບໍ່ມັກເວົ້າ ອື ຄັນຕ່າງຄົນຕ່າງເວົ້າເກັ່ງ ແມ່ນບໍ່ມີໃຜຟັງໃຜລະ ແມ່ນແທ້ ມີແຕ່ຜູ້ເວົ້າບໍ່ມີຜູ້ຟັງ ແມ່ນລະ ອ່າ ມື້ໜຶ່ງ ສອງສ່ຽວກໍ ນັ່ງງັດບັກເສືອຫົວຂາດໝົດໄປຫຼາຍແກ້ວ ໂອ້ ເອີ ສ່ຽວຈ່ອຍກໍຝອຍແບບບໍ່ມີຈຸດມີຈ້ຳ ວ່າຊັ້ນຊະ ອື ສ່ຽວຕຸ້ຍກໍເລີຍຫງຸດຫງິດ ແລ້ວເວົ້າຂຶ້ນແບບຢາກຮ້າຍວ່າ
ຈ່ອຍສ່ຽວເອີຍ ໂຕກໍຢ່າຝອຍຫຼາຍແມ້ ຈັກເວົ້າຫຍັງໂຕເວົ້າຫຍັງ ເບິ່ງດູ ນ້ຳລາຍຟົ້ງໃສ່ຈອກໝົດແລ້ວ ຢ່າເວົ້າຫຼາຍ ລຳຄານ ຮູ້ບໍ່ ຂະໜາດວ່າສ່ຽວຕຸ້ຍຮ້າຍປານນັ້ນ ແຕ່ວ່າສ່ຽວຈ່ອຍກໍຍັງອາລົມດີຢູ່ ອ່າ ຈຶ່ງເວົ້າ ອອກໄປວ່າ ໂອ້ຍ ສ່ຽວເອີຍ

ຊ່າງວ່າເນາະ ເອົາລຳເຕີ້ຍ ເອີ ລຳຄານມັນຊ້າ ຫຼືວ່າເອົາເປັນລຳວົງກໍຍັງດີໄດ້ເນາະ ແມ່ນລະ ແມ່ນລະ ຄັນວ່າລຳຄານນີ້ມັນຄືຊິຊ້າ ຄານໄປເດ້ ເອີ ເອົາລຳເຕີ້ຍຊະ ຫຼືວ່າລຳວົງກໍດີຄືກັນ ມື້ນີ້ວິໄລພອນມີຄຳຖ າມ ກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້ຮອບຕົວມາຖາມສົມແພງຕື່ມອີກໜ້ອຍໜຶ່ງ ອື ຖາມມາເລີຍ ບໍ່ວ່າແຕ່ໜ້ອຍໜຶ່ງ ຫຼາຍເທົ່າໃດກໍຖາມມາໂລດ ບໍ່ມີບັນຫາ ອື ແມ່ນແທ້ຫວາ ອື ເອີ ຄັນຊັ້ນຊິຖາມເລີຍຊະນະ ສົມແພງຮູ້ບໍ່ວ່າແມ່ນ້ຳຫຍັ ງຢູ່ລາວນີ້ໄຫຼຊ້າກວ່າໝູ່ ແມ່ນ້ຳຫຍັງໄຫຼຊ້າກວ່າໝູ່ ຢູ່ລາວມີແມ່ນ້ຳຫຼາຍສາຍຈື່ບໍ່ລ້ອນເດ້ ບໍ່ ເອີ ບອກໃຫ້ໜ້ອຍໜຶ່ງກໍໄດ້ຊະນະ ແມ່ນ້ຳນີ້ນີ່ມັນຢູ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ ອືມ ຄິດອອກແລ້ວ ແມ່ນ້ຳຂອງ ເອີ້ຍ ເກືອບຖືກ
ເປັນຫຍັງວ່າເກືອບຖືກ ແມ່ນ້ຳທີ່ໄຫຼຊ້າກວ່າໝູ່ແມ່ນແມ່ນ້ຳຄານ ໂອ້ ບໍ ໂອ້ ເອີ ຢູ່ຫຼວງພະບາງມີແມ່ນ້ຳທີ່ຊື່ວ່ານ້ຳຄານ ເປັນຫຍັງຈຶ່ງວ່ານ້ຳຄານໄຫຼຊ້າກວ່າໝູ່ ເອົ້າ ກໍຟັງແຕ່ຊື່ຫັ້ນເດ້ ນ້ຳຄານ ຄານໄປມັນກະຊ້າຊັ້ ນຕົວະ
ຖາມມາອີກຈັກຄຳຖາມເບິ່ງດຸ ວິໄລພອນ ອືມ ກໍໄດ້ ກໍໄດ້ ບໍ່ເປັນຫຍັງ ເອົ້າ ຖາມອີກຈັກຄຳຖາມ ປາຫຍັງໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ ອືມ ເດັກນ້ອຍປະຖົມກໍຮູ້ແລ້ວ ປາທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກກໍແມ່ນປາວານ ບໍ່ຖືກ ໂອ້ຍ ເປັນຫ ຍັງບໍ່ຖືກ ຊິມີປາຫຍັງອີກໃຫຍ່ກວ່າປາວານ ມີແນ່ນອນ ມີປາຊະນິດໜຶ່ງໂຕຂາວໆແປໆ ເອີ ເບິ່ງແລ້ວກໍເຫັນແຕ່ກ້າງ ເອົາມາຕາກແດດຈັກແດດໜຶ່ງນີ້ແຫຼະ ແລ້ວກໍເອົາມາຈືນກິນກັບຕຳໝາກຫຸ່ງ ອູ້ ແຊບຫຼາຍ ເວົ້າ ໄປວິໄລພອນກໍດາຍ ປາໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກແນວໃດ ເອົາມາຈືນກິນກັບຕຳໝາກຫຸ່ງ ແມ່ນປາຫຍັງ ບໍ່ເຊື່ອດອກ ໂອ້ ກະປາຄັບຂອງຫັ້ນເດ້ ເຄີຍໄດ້ຍິນບໍ່ ປາຄັບຂອງ ບໍ່ເຄີຍໄດ້ຍິນ
ຄິດເບິ່ງວ່າມັນໃຫຍ່ຂະໜາດໃດ ສົມແພງ ເອີ ປາຄັບຂອງ ຂະໜາດວ່ານ້ຳຂອງນີ້ກວ້າງແຕ່ກວ້າງ ມັນກະຍັງຄັບ ໂອ້ຍ ອັນນັ້ນມັນໃຫຍ່ແຕ່ຊື່ເທົ່ານັ້ນດອກ ແມ່ນບໍ່ ແມ່ນແລະ ຄັນຊັ້ນ ວິໄລພອນຮູ້ບໍ່ວ່າ ປາຫຍັງລອຍນ້ ຳບໍ່ເປັນ ປາລອຍນ້ຳບໍ່ເປັນ ໂອ້ຍ ບໍ່ມີດອກ

ເມຍຫາເງິນເກັ່ງ ສ່ຽວຕຸ້ຍກັບສ່ຽວຈ່ອຍ ນາມສົມມຸດ ສ່ຽວຕຸ້ຍກັບສ່ຽວຈ່ອຍອີກແລ້ວ ເອົາສ່ຽວອື່ນກໍບໍ່ໄດ້ຫວາ ເອົ້າ ຕຸ້ຍກັບຈ່ອຍມັນຂອງຄູ່ກັນເດ້ ຫຼືວ່າເອົາສ່ຽວເຕ້ຍກັບສ່ຽວໂຢກ ອືມ ແມ່ນຫຍັງໂຢກ ໂຢກກໍໝ າຍຄວາມວ່າສູງຫັ້ນແຫຼະ ປ່ຽນເປັນສ່ຽວເຕ້ຍກັບສ່ຽວໂຢກກໍດີຄືກັນ ອາ ກໍໄດ້ຊະນະ ສອງສ່ຽວນັດພົບປະສັງສັນກັນຢູ່ຮ້ານນ້ອຍແຫ່ງໜຶ່ງ ສ່ຽວເຕ້ຍກຶກໄປຫຼາຍຈອກເຕີບ ຈຶ່ງເຫັນສ່ຽວໂຢກຫັ້ນຍ່າງເຂົ້າມາດ້ ວຍສີໜ້າທີ່ບໍ່ຄ່ອຍສຸກອາລົມປານໃດ ກໍເລີຍຖາມໄປວ່າ ໂອ້ຍ ບັກສ່ຽວ ຄືມາຊ້າແທ້

ມັນກໍດີຕົວະ ເມຍຫາເງິນເກັ່ງ ຊອກຫາຊ່ວຍກັນ ມັນກໍບໍ່ອຶດຢູ່ອຶດກິນຊັ້ນຕົວະ ຊິເສຍອາລົມເຮັດຫຍັງ ຊິບໍ່ໃຫ້ເສຍອາລົມແນວໃດ ເງິນເຮົາພັບເຊື່ອງໄວ້ຢູ່ຫຼືບປັກຄັກໆ ອື ວ່າຊິເອົາມາຈ່າຍຄ່າຂອງແກ້ມຊ່ວຍໂ ຕ ເມຍເຮົາມັນຊອກເຫັນແລ້ວເອົາໄປໝົດກ້ຽງ ມື້ນີ້

ເມຍຫາເງິນເກັ່ງ ເຊື່ອງໄວ້ໃສກໍເຫັນໝົດ ບໍ່ຮູ້ວ່າເມຍທ່ານເປັນແນວນີ້ຫຼືບໍ່ ອືມ ກໍຄືຊິມີຫຼາຍຄົນຢູ່ໃດ໋ ເອີ ບໍ່ຕ້ອງເຊື່ອງດອກເນາະ ເວົ້າແທ້ກະໄດ້ ຜົວເມຍນີ້ກະຕ້ອງເສດຖະກິດເປີດເຜີຍຕໍ່ກັນ ແມ່ນບໍ່ ແມ່ນແລ້ ວ ມາປ່ຽນບັນຍາກາດຟັງເພງອີກກ່ອນ ແລ້ວຈັ່ງຄ່ອຍກັບເຂົ້າມາ

ສົມແພງ ຫາ ອ້າຍຊິພາໄປກິນອາຫານແຊບໆ ໄປບໍ່ ບໍ່ ໄປຫຼິ້ນເທັກ ໄປບໍ່ ບໍ່ ຄັນຊັ້ນໄປທ່ຽວຕ່າງປະເທດ ໄປບໍ່ ອ້າຍຊິຊື້ປີ້ຍົນໃຫ້ ບໍ່ ໄປໃສກໍບໍ່ໄປ ນ້ອງຢາກເຮັດຫຍັງຊັ້ນນະ ຟັງ FM 93 ເມກາເຮີດ

ທ່ານກຳລັງຟັງລາຍການເລື່ອງເລົ່າເບົາສະໝອງທາງ CRI FM 93 ເມກາເຮີດ 2 ໜຸ່ມອາລົມດີດຳເນີນລາຍການສູ່ທ່ານຟັງ ແມ່ນແລ້ວ ຢ່າລືມ ທ່ານຟັງແລ້ວມີຄຳຄິດຄຳເຫັນແນວໃດ ກໍຕຳນິຕິຊົມພວກເຮົາໄດ້ ວິທີງ່າ ຍໆ ກໍແມ່ນສົ່ງຂໍ້ຄວາມສັ້ນໄປທີ່ 2930 ສຳລັບຫຼັກ 2 5930 ສຳລັບຫຼັກ 5 7930 ສຳລັບຫຼັກ 7 ແລະ 9930 ສຳລັບຫຼັກ 9 ແມ່ນແລ້ວ ຫຼືວ່າທາງອີເມວກໍໄດ້ ອີເມວພວກເຮົາກໍແມ່ນ laos@cri.cn ຫຼືໂທລະສັບລົມກັບພວກເຮົາກໍແຮ່ງດີ 00861068892192 ຫຼືວ່າຈະສົ່ງຂໍ້ຄວ າມ ຫຼືໂທເບີສ່ວນຕົວກໍໄດ້ຄືກັນ 008613020075372 ແມ່ນແລ້ວ ເບີສົມແພງກໍດີຄືກັນ 008618618105868 ຍິນດີຕ້ອນຮັບທຸກໆທ່ານ ຫຼືວ່າທ່ານໃດມີເລື່ອງດີໆມ່ວນໆ ກໍສົ່ງໃຫ້ພວກເຮົາໂລດ ຢ່າເກັບໄວ້ລ້າໆເດີ້ ແມ່ນແຫຼະ ເອົາໄວ້ລ້າໆກໍບໍ່ມີປະໂຫຍດ ແມ່ນບໍ່ ແມ່ນແຫຼະ ສົ່ງໄປໃຫ້ພວກເຮົາໂລດ ຊິໄດ້ນຳມາແບ່ງປັນຮອຍຍິ້ມ ແລະ ສຽງຫົວໃຫ້ກັບທ່ານຜູ້ຟັງ ແມ່ນແລ້ວ ອາດຈະໄດ້ລາງວັນໃດ໋ ທ່ານຜູ້ຟັງ ອືມ ຮອຍຍິ້ມ ແລະ ສຽງຫົວ ບໍ່ໄດ້ຊື້ໄດ້ຫາ ແບ່ງປັນໃຫ້ກັນໄດ້ ໄດ້ບຸນໄດ້ກຸສົນອີກພ້ອມ ແມ່ນແທ້ ເວລາກໍໄປໄວອີ່ຫຼີ ປຸບດຽວມາເຖິງຕອນທ້າຍແລ້ວ ຈະໃຫ້ທ່ານໄດ້ຟັງເລື່ອງເລົ່າເບົາສະໝອງອີກເລື່ອງໜຶ່ງ ເລື່ອງນີ້ມີຊື່ວ່າ ຄົນຊື່ສັດ
ສອງສ່ຽວ ສ່ຽວໂຢກກັບສ່ຽວເຕ້ຍ ເອີ ລົມກັນຕາມພາສາຊາວບ້ານຢູ່ກ້ອງຕະລ່າງເຮືອນ ສ່ຽວເຕ້ຍເວົ້າຂຶ້ນວ່າ ອັນ ຄົນເຮົາທຸກມື້ນີ້ນີ້ ອັນ ແມ່ນໃຜກໍເຫັນແກ່ຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວໝົດ ເຫັນແກ່ໄດ້ຢ່າງດຽວ ອັນ ເບິ່ງຕົວຢ່າງ ລູກສ່ຽວດີຫັ້ນນາ ດຽວນີ້ລ້ຳລວຍຜິດປົກກະຕິ ບໍ່ຊື່ສັດຈັກຄົນ ສ່ຽວໂຢກກະເລີຍສອຍຂຶ້ນວ່າ ແມ່ນແທ້ ລູກສ່ຽວດີມັນບໍ່ຊື່ສັດ ບໍ່ຄືລູກເຮົາເດ້ ຊື່ສັດໝົດທຸກຄົນ ເອົ້າ ແມ່ນແທ້ຫວາສ່ຽວ ລູກໂຕຊື່ສັດແທ້ຫວ າ ສ່ຽວໂຢກກະເລີຍເວົ້າເຕັມປາກດ້ວຍຄວາມພາກພູມໃຈວ່າ ໂຕບໍ່ເຊື່ອເຮົາຫວາສ່ຽວ ລູກເຮົາຜູ້ເກົ້າ ຄັນ ຊື່ບັກເສືອ ອື ລູກສາວຜູ້ໃຫຍ່ຫັ້ນຊື່ນາງນົກ ໂອ ສ່ວນລູກຊາຍຫຼ້າຫັ້ນຊື່ບັກໝານ້ອຍ ລູກເຮົາຊື່ສັດໝົດທຸ ກຄົນສ່ຽວ

ແມ່ນຄວາມລາວແທ້ໆເນາະ ລູກລາວຊື່ສັດໝົດທຸກຄົນ ທ້າວເສືອ ນາງນົກ ທ້າວໝານ້ອຍ ໂອ ສົມແພງເດ ຈະເປັນຄົນຊື່ສັດບໍ່ ຊື່ສັດສຸຈະລິດ ໂອເຄ ຊື່ສັດແບບນີ້ກໍໂອເຄຄືກັນ ເອີ ຄັນຊັ້ນວິໄລພອນຊິຕັ້ງຊື່ໃຫ້ສົມແພງ ວ່າທ້າວຢີຣາບ ເພາະວ່າສົມແພງເປັນຄົນສູງ ໂອເຄບໍ່ ໂອເຄ ສົມແພງກໍຊິຕັ້ງຊື່ໃຫ້ວິໄລພອນຄືກັນ ຊື່ຫຍັງ ຊື່ທ້າວໝູ ໂອເຄບໍ່ ບໍ່ມີບັນຫາ ບໍ່ມີບັນຫາ ເອົາ ແນວໃດກະດີ ທ່ານຜູ້ຟັງຊິຊື່ແນວໃດກໍແລ້ວແຕ່ເນາະ ກະຂໍ ໃຫ້ຊື່ສັດສຸຈະລິດຕໍ່ໜ້າທີ່ວຽກງານ ຕໍ່ຕົນເອງ ແລະກໍຕໍ່ປະເທດຊາດບ້ານເມືອງ ແມ່ນດີທີ່ສຸດ ແມ່ນແລ້ວ ມື້ນີ້ເວລາມາເຖິງຕອນທ້າຍແລ້ວ ຂໍຂອບໃຈທຸກໆທ່ານທີ່ຕິດຕາມຮັບຟັງດ້ວຍດີຕະຫຼອດມາ ແລະ ຕະຫຼອດ ໄປ ສອງໜຸ່ມອາລົມດີ ສົມແພງ ແລະ ວິໄລພອນ ຕ້ອງລາທ່ານໄປກ່ອນ ຂໍຄວາມສຸກໂຊກດີຈົ່ງເກີດມີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງທຸກໆທ່ານ ຢ່າເຈັບຢ່າຈົນ ສຸກກາຍສະບາຍອຸລາ ເຮຮາດ້ວຍຮອຍຍິ້ມ ແລະ ສຽງຫົວຕະຫຼອດໄປ ສ ະບາຍດີ